ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງສຳລັບທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະ ເຮັດຫຍັງຢູ່ໃນຕອນນີ້ ລາຍການຂອງເຮົາກໍຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ພ້ອມກັບນຳສິ່ງດີໆ ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງມາໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆມື້ ໃນວັນ ແລະ ເວລາດຽວກັນນີ້ ດັ່ງນັ້ນມື້ນີ້ຂ້າພະ ເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ ຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ພວກເຮົາທັງສອງມາພ້ອມກັບສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງໂດຍສະເພາະ ສຳລັບມື້ນີ້ເຮົາມີລາຍການຫຍັງ ແດ່ ອ້າຍສັນຍາ ໃນມື້ນີ້ ທ່ານນາງປາຖະໜາຈະນຳລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ຈາກນັ້ນອ້າຍສຳລານຈະນຳເອົາບົດເພງທີ່ມ່ວນຊື່ນມາ ສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ
ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ່ອຍ
ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່ານນາງປາຖະໜາໄດ້ເລີຍ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າໃນຂະນະນີ້ປະເທດລາວເຮົາມີຄົນຕຸ້ຍເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍ ສາເຫດເກີດຈາກຄວາ ມບໍ່ດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງພະລັງງານທີ່ໄດ້ຮັບ ຈາກການກິນອາຫານ ແລະ ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ແຕ່ລະມື້ ເຮັດໃຫ້ເກີດການສະສົມໃນຮ່າງກາຍ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນສັງຄົມຕົວເມືອງ ເຊັ່ນ ຢູ່ໃນອາຄານໂຮງແຮມ ຫຼື ເຮືອນເຊົ່າ ເພາະກິນຫຼາຍແຕ່ເຄື່ອນໄຫວໜ້ອຍ ນອນເບິ່ງໂທລະພາບໃຊ້ຣີໂມດປ່ຽນຊ່ອງຢ່າງສະດວກສະບາຍ ຕໍ່ໄປໃນປະເທດລາວເຮົາຂຶ້ນຕຶກກໍຈະບໍ່ໄດ້ຍ່າງ ເພາະຈະມີລິບ ຈະສະດວກສະບາຍເກີນ ໄປຈົນເປັນພິດເປັນໄພໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ ສະນັ້ນຕ້ອງເຝົ້າປັບປ່ຽນການປະພຶດທາງດ້ານສຸຂະພາບ ໂດຍສະເພາະສອງບັນຫາໃຫຍ່ຄື ການກິນ ແລະ ການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ນອກຈາກນີ້ການຄວບຄຸມການກິນບໍ່ ໃຫ້ເກີນກວ່າຮ່າງກາຍສາມາດເຜົາຜານໄດ້ ມີການວິໄຈບອກວ່າ ຖ້າກິນກະແລ້ມ 1 ຈອກຈະຕ້ອງແລ່ນ 16 ກິໂລແມັດ ຈຶ່ງຈະສາມາດເຜົາຜານແຄລໍຣີທັງໝົດໄດ້ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ບໍ່ວ່າຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາຕ້ອງກ ານອາຫານໜ້ອຍຫຼາຍພຽງໃດ ວິທີງ່າຍໆກໍຄື ເອົານ້ຳໜັກຄູນກັບ 22 ກໍຈະໄດ້ຜົນອອກເປັນຈຳນວນແຄລໍຣີໂດຍປະມານ ສົມມຸດວ່າທ່ານມີນ້ຳໜັກ 50 ກິໂລກຣາມ ແລະ ເຮັດວຽກທີ່ສະບາຍ ອັດຕາສ່ວນຕ້ອງການອາ ຫານຈະເທົ່າກັບ 1.100 ແຄລໍຣີ ແຕ່ຖ້າເຮັດວຽກອື່ນອີກກໍຕ້ອງເພີ່ມຂຶ້ນອີກ 330 ແຄລໍຣີ ສະແດງວ່າທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຮັບອາຫານແຕ່ລະມື້ 1,430 ແຄລໍຣີ ທ່ານຜູ້ຟັງ ວິທີຫຼຸດນ້ຳໜັກກໍຄືການຫຼຸດຈຳນວນແຄລໍຣີນັ້ນເອງ ຫຼື ເພີ່ມການເ ຜົາຜານຂອງຮ່າງກາຍໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍການອອກກຳລັງກາຍຕ້ອງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເມື່ອໃດທີ່ຮ່າງກາຍສູນເສຍພະລັງງານຫຼາຍກວ່າທີ່ໄດ້ຮັບ ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານກໍຈະດູດຊຶມເອົາພະລັງງານທີ່ສະສົມໄວ້ ກໍຄື ໄຂມັນທີ່ຢູ່ຕາມພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍມາເຜົາຜານ ພຽງເທົ່ານີ້ທ່ານກໍສາມາດຫຼຸດນ້ຳໜັກໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແຕ່ອຸປະສັກຢູ່ບ່ອນໃດທ່ານຮູ້ບໍ ກໍຢູ່ບ່ອນວ່າເຮົາກິນຫຼາຍກວ່າການເຜົາຜານຂອງຮ່າງ ກາຍ ຈຶ່ງພາເຮັດໃຫ້ມີສ່ວນເກີນຢູ່ຕາມໜ້າທ້ອງ ຕົ້ນແຂນ ຫຼື ພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງຮ່າງກາຍ ມາເຖິງຕອນນີ້ແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳວ່າອອກກຳລັງກາຍກັນດີກວ່າ ຈະເຕັ້ນແອໂຣບິກ ຫຼື ວ່າຈະຍ່າງໄວ ຫຼື ຈະຍ່ າງແບບຊ້າໆກໍໄດ້ ເພາະຖ້າຄິດວ່າໄດ້ຢູ່ສຸກສະບາຍແລ້ວບໍ່ຕ້ອງເຮັດວຽກ ບໍ່ເຄື່ອນໄຫວເຮັດຫຍັງເລີຍ ກ້າມເນື້ອກໍຈະແຫ້ວ ແລະ ການເຜົາຜານພະລັງງານຂອງຮ່າງກາຍກໍຈະຊ້າລົງຄືກັນ ໃນທີ່ສຸດກໍສະສົ ມໄຂມັນຕາມພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ບໍລິເວນອ້ອມຂ້າງກ້າມເນື້ອ ແຕ່ກໍຕ້ອງລະວັງໃຫ້ດີເດີທ່ານຜູ້ຟັງ ຖ້າເຮົາຄວບຄຸມອາຫານຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ອອກກຳລັງກາຍຫຼາຍເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່ າງກາຍສູນເສຍກ້າມເນື້ອໄດ້ ຖ້າເປັນເຊັ່ນນີ້ດົນໆ ຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຫຼຸດນ້ຳໜັກໄດ້ເລີຍ ແລ້ວພວກເຮົາຈະອອກກຳລັງກາຍແນວໃດດີ ຂໍແນະນຳວ່າຖ້າຈະຫຼຸດນ້ຳໜັກຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ເພີ່ມສະມັດ ຕະພາບຂອງຮ່າງກາຍໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ທ່ານຜູ້ຟັງຕ້ອງອອກກຳລັງກາຍອາທິດລະ 3 ເທື່ອ ເທື່ອລະ 30 ນາທີ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຫຼຸດນ້ຳໜັກຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ທ່ານຕ້ອງອອກກຳລັງກາຍຢ່າງໜ້ອຍມື້ໜຶ່ງລະ 1 ຊົ່ວໂມງ ກາ ນອອກກຳລັງກາຍທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດກໍຄືການຍ່າງ ຮອງລົງມາກໍຄືການລອຍນ້ຳ ສ່ວນທ່ານທີ່ແຂງແຮງດີກໍອາດຈະອອກກຳລັງກາຍປະເພດທີ່ຕ້ອງໃຊ້ແຮງຫຼາຍ ເວລາອອກກຳລັງກາຍກໍໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວ ຊ້າໆກ່ອນ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງດຳເນີນເປັນປົກກະຕິ ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ຖ້າຢາກມີຮູບຮ່າງທີ່ດີ ຕ້ອງໜີຈາກຄວາມຕຸ້ຍ ແລະ ຫັນຫຼັງໃຫ້ກັບຄວາມຕຸ້ຍຕະຫຼອດໄປ ການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ການຫຼຸດກິນອາຫານທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ລົງ ຄືວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດ ເອົາລະ ໄດ້ເວລາແລ້ວ 1 2 ສາມ 1 2 ສາມ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງລາໄປກ່ອນ ສະບາຍດີ ທ່ານນາງ ປາດຖະໜາ ໄດ້ນຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຖືໂອກາດນີ້ແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັ ບສຸຂະພາບ

ໃນໄລຍະຕໍ່ໄປນີ້ ເປັນເວລາທີ່ທ່ານຜູ້ຟັງລໍຄອຍ ອ້າຍສຳລານຈະນຳສະເໜີເພງເພື່ອຊີວິດທີ່ມ່ວນຊື່ນ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ບົດເພງທີ່ມ່ວນ ແລະ ໜ້າສະອອນໃຈນັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ຄວາມບັນເທີງແກ່ ທ່ານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເພງຊີວິດຄຣິສຕຽນຈະໃຫ້ແງ່ຄວາມຄິດໃນການດຳເນີນຊີວິດໃນແຕ່ລະມື້ນຳ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງເພງຈາກອ້າຍສຳລານໄດ້ເລີຍ

ທີ່ຈົບໄປນັ້ນຄືລາຍການເພງຈາກອ້າຍສຳລານ ພະເຈົ້າຊົງເບິ່ງແຍງຮັກສາພວກທ່ານຢູ່ສະເໝີ ຂະນະນີ້ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິສສາກົນ AWR ຂໍ ເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຢາກຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ
ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road ສິງກະໂປ 298186 ສະກົດແບບນີ້ 798 T H O M P S O N R O A D S I N G A P O R E 298186 ຫຼືອີເມລມາກໍໄດ້ lao@awr.org lao@awr.org
ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ ພວກເຮົາຈະໄດ້ຍິນຂ່າວເລື່ອງການຂັດແຍ້ງຊຶ່ງກັນແລະກັນ ຫຼືການແກ້ແຄ້ນຊຶ່ງກັນແລະກັນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ຂ້າພະເຈົ້າມີຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູ ທີ່ມີທັດສະນະແຕກຕ່າງຈາ ກເລື່ອງນີ້ມາເລົ່າໃຫ້ທ່ານຟັງ ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ ທ່ານທັງຫຼາຍໄດ້ຍິນຄຳເວົ້າທີ່ວ່າ ຈົ່ງຮັກເພື່ອນບ້ານຂອງທ່ານ ແລະຄົນທີ່ກຽດຊັງທ່ານ ແຕ່ເຮົາບອກທ່ານທັງຫຼາຍວ່າ ຈົ່ງຮັກສັດຕູຂອງທ່ານ ແລະອະທິຖ ານເພື່ອບັນດາຄົນທີ່ຂົ່ມເຫັງທ່ານ ເພື່ອວ່າພວກທ່ານຈະເປັນບຸດຂອງພຣະບິດາ ຜູ້ທີ່ສະຖິດຢູ່ເທິງຟ້າສະຫວັນ ພຣະອົງຊົງໃຫ້ດວງຕາເວັນຂອງພຣະອົງ ຂຶ້ນສ່ອງແສງ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມແຈ້ງ ແສງສະຫວ່າງໃຫ້ ແກ່ຄົນດີແລະຄົນຊົ່ວສະເໝີກັນ ແລະພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ຝົນຕົກແກ່ຄົນຊອບທຳແລະຄົນອະທຳ ເພາະວ່າຖ້າທ່ານຮັກຄົນທີ່ຮັກທ່ານ ພວກທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ບຳເໜັດອັນໃດເລີຍ ເພາະສະນັ້ນ ພວກທ່ານຈົ່ງເປັນຄົນດີພ້ອ ມ ເພາະວ່າພຣະບິດາຜູ້ຊົງຢູ່ຟ້າສະຫວັນນັ້ນດີພ້ອມທຸກຢ່າງ ຮັກສັດຕູເປັນຄຳເວົ້າທີ່ທ້າທາຍຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຮົາທັງຫຼາຍ ແມ່ນຫຼືບໍ່ ຄົນທີ່ເຮັດຜິດຕໍ່ເຮົານັ້ນ ຄວນບໍທີ່ຈະໄດ້ຮັບການເຫັນໃຈ ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ ນ ພຣະເຢຊູຊົງບອກວ່າ ໃຫ້ຮັກເຂົາ ໃຫ້ອະທິຖານຂໍພຣະເຈົ້າເພື່ອອວຍພອນໃຫ້ແກ່ເຂົານຳ ນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້ຍາກສຳລັບມະນຸດເຮົາ ທ່ານຜູ້ຟັງເຫັນດີນຳບໍ່ວ່າ ຄຳເວົ້ານີ້ຖືກຫຼືຜິດ ການທີ່ພຣະເຢຊູຊົ ງກ່າວແບບນັ້ນ ພຣະອົງໝາຍເຖິງຫຍັງ ພວກເຮົາມາຟັງນຳກັນ ກ່ອນເຮົາຈະມາຟັງຄຳເວົ້າຂອງພຣະເຢຊູນັ້ນ ເຮົາມາຮຽນຮູ້ຄຳວ່າຮັກໃນຄວາມໝາຍຂອງພຣະເຢຊູຊະກ່ອນ ຄຳວ່າຮັກທີ່ກາງໄວ້ໃນພຣະ ທຳຄຳພີມີຢ່າງນ້ອຍ 4 ຄວາມໝາຍ ໜຶ່ງໃນນັ້ນໝາຍເຖິງຮັກຜູ້ອື່ນທີ່ກະທຳສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ເຮົາ ບໍ່ວ່າເຂົາຈະປະຕິບັດຕໍ່ເຮົາຢ່າງໃດ ເຮັດໃຫ້ເຮົາບາດເຈັບ ເຈັບໃຈ ຫຼືທຳຮ້າຍເຮົາ ແຕ່ຄົນທີ່ມີຄວາມຮັກແ ບບພຣະເຢຊູຈະຍົກໂທດໃຫ້ ບໍ່ເອົາເລື່ອງ ຄວາມຮັກນີ້ບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນກັບທີ່ເຮົາຮັກຄົນໃກ້ຊິດ ແຕ່ຮັກສັດຕູ ບໍ່ແມ່ນຮັກໃນໃຈເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເປັນຄວາມຕັ້ງໃຈ ເຊິ່ງໂດຍທຳມະຊາດຂອງມະນຸດແລ້ວ ເຮົາເຮັດດ້ວຍຕົນ ເອງບໍ່ໄດ້ ຮັກນີ້ເປັນຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນຈິດໃຈ ບໍ່ແມ່ນຮັກທີ່ມີຢູ່ໃນໃຈ ຄືຮັກ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງເທົ່ານັ້ນ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຄວາມຮັກແບບນັ້ນຈະສະແດງອອກມາໄດ້ ກໍຕໍ່ເມື່ອມີພຣະເຢຊູຢູ່ໃນຊີວິດຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນ ທ່ານຜູ້ຟັ ງທີ່ຮັກແພງ ຄວາມຮັກແບບນັ້ນຈະສະແດງອອກມາໄດ້ ກໍຕໍ່ເມື່ອພວກເຮົາມີພຣະເຢຊູຢູ່ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ເພາະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງສາມາດບັນເທົາຄວາມຂົມຂື່ນ ແລະ ຄວາມແຄ້ນທີ່ມີຢູ່ໃ ນໃຈ ຍິ່ງ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຄຳສອນນີ້ ໄດ້ບອກໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັກສັດຕູຂອງພວກເຮົານຳອີກ ພຣະເຢຊູບອກເຮົາວ່າ ໃຫ້ເຮົາອະທິຖານເພື່ອສັດຕູຂອງພວກເຮົາ ນັ້ນເປັນຄຳສອນທີ່ຍາກສຳລັບຄົນເຮົາ ສຳລັບ ຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູແລ້ວ ການອະທິຖານເພື່ອຜູ້ອື່ນ ໝາຍເຖິງການສະແດງອອກວ່າເຮົາຍັງຄິດເຖິງເຂົາ ແລະ ເປັນຫ່ວງພວກເຂົາ ຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຈົ່ງຊົງອວຍພຣະພອນໃຫ້ແກ່ເຂົາ ແລະ ມີຄວາມປາຖະ ໜາດີຕໍ່ຄົນຄົນນັ້ນ ໃຜຈະເຮັດໄດ້ ນີ້ຄືຄຳຖາມ ທີ່ຂໍຕອບອີກຄັ້ງໜຶ່ງວ່າ ຄົນທີ່ມີພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນຊີວິດເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງຈະເຮັດໄດ້ ໃນລາຍການຄັ້ງກ່ອນ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ໂລກນີ້ໄດ້ເຫັນ ຄືກ ານໃຫ້ອະໄພຂອງພຣະເຢຊູ ເມື່ອພຣະອົງຖືກພວກຜູ້ນຳທາງສາສະໜາ ອິດສາພຣະອົງ ເພາະປະຊາຊົນຫັນໄປເຊື່ອ ແລະ ຕິດຕາມພຣະອົງ ພວກເຂົາໄດ້ວາງແຜນໃຊ້ທະຫານຕ່າງຊາດໄປຈັບເອົາພຣະອົງ ມາສອບສວນຢ່າງບໍ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ຮ່ວມມືກັນບີບບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານບ້ານເມືອງໃນສະໄໝນັ້ນລົງໂທດຂັ້ນສູງສຸດແກ່ພຣະເຢຊູ ຄືການປະຫານຊີວິດດ້ວຍການຕຶງໄວ້ທີ່ໄມ້ກາງເຂນ ເຖິງຂະໜາດນັ້ນກໍ ຕາມ ພຣະເຢຊູກໍຍັງໃຫ້ອະໄພແກ່ຄົນທີ່ເຮັດບໍ່ດີ ແລະ ໂຫດຮ້າຍທາລຸນຕໍ່ພຣະອົງ ຄຳເວົ້າທີ່ພຣະເຢຊູຊົງອະທິຖານຂໍພຣະບິດາ ນັບວ່າເປັນຖ້ອຍຄຳອັນມີຄ່າທີ່ສຸດ ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງທີ່ ມີຕໍ່ທຸກຄົນ ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຮັກຜູ້ນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຊັງຜູ້ນີ້ ພຣະອົງຊົງຮັກເຮົາທຸກໆຄົນ ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ ພຣະບິດາເຈົ້າຂ້າ ຂໍພຣະອົງໂປດຈົ່ງຊົງຍົກໂທດໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ ເພາະພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາກຳລັງຈະເຮັ ດສິ່ງໃດຢູ່ ນີ້ຄືຄຳຂໍຮ້ອງຂອງພຣະເຢຊູຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊົງໃຫ້ອະໄພແກ່ທຸກຄົນທີ່ລົງໂທດປະຫານຊີວິດພຣະອົງ ທັງຜູ້ນຳສາສະໜາ ຜູ້ນຳບ້ານເມືອງ ພວກທະຫານໂຣມັນ ແລະ ຄົນທີ່ມາຢືນຫົວຂວັນ ເຍາະເຍີ້ຍພຣະອົງ ພຣະເຈົ້າກໍຊົງໃຫ້ອະໄພແກ່ພວກເຂົາດ້ວຍການທີ່ໃຫ້ພຣະເຢຊູລົງມາໄຖ່ບາບທຸກຄົນທີ່ເຮັດບໍ່ດີແກ່ພຣະອົງ ຕໍ່ມາກໍໄດ້ມີທະຫານໂຣມັນ ແລະ ພວກຜູ້ນຳສາສະໜາຫຼາຍຄົນມາຍອມເຊື່ອ ພຣະເຢຊູວ່າເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ ຕົວຢ່າງເຮົາຈະໄດ້ເຫັນໃນຍຸກນີ້ເກີດຂຶ້ນມາຫຼາຍແລ້ວ ໜຶ່ງໃນຈຳນວນນັ້ນຄືເລື່ອງລາວຂອງຍິງສາວຜູ້ໜຶ່ງ ເຊິ່ງເປັນຊາວເນເທີແລນທີ່ຊື່ວ່າ Corrie Ten Boom ໃນສະໄໝສົງຄາມໂລກ ຄັ້ງທີ 2 ເມື່ອຄອບຄົວຂອງ Corrie Ten Boom ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນຢິວທີ່ຖືກທະຫານນາຊີຂອງເຢຍລະມັນນຳຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນ ຄອບຄົວຂອງລາວໄດ້ຊ່ວຍຫຼາຍຄົນໄວ້ໄດ້ ແຕ່ພໍ່ຂອງລາວ ຕົວລາວເອງ ແລະ ນ້ອງສາວຂອງລາວ ຖືກທະຫານເຢຍລະມັນຈັບໂຕໄປ ພໍ່ຂອງລາວໄດ້ເສຍຊີວິດໃນຄຸກຢ່າງໂຫດຮ້າຍ ແລະ ອີກໜຶ່ງອາທິດຕໍ່ມາ ຄໍຣີ ແລະ ນ້ອງສາວຂອງລາວໄດ້ຖືກພວກທະຫານຈັບແກ້ເຄື່ອງນຸ່ງເປືອຍກາຍ ເຮັດໃຫ້ລາວຮູ້ສຶກເ ຈັບປວດ ແລະ ຄຽດແຄ້ນໃຈຢ່າງໜັກ ຕໍ່ມາ ເມື່ອສົງຄາມສິ້ນສຸດລົງ ເວລາຜ່ານໄປຫຼາຍປີແລ້ວ ຄໍຣີກໍໄດ້ສອນໜັງສືທີ່ປະເທດເຢຍລະມັນ ແຕ່ລາວພັດໄປພົບກັບນາຍທະຫານທີ່ທໍລະມານລາວໃນສະໄໝສົງຄາມ ນັ້ນ ທຳອິດຄໍຣີທຳໃຈບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຍົກໂທດໃຫ້ສັດຕູທີ່ຊົ່ວຮ້າຍຂອງຄອບຄົວຂອງລາວ ແຕ່ໃນທີ່ສຸດລາວກໍຍື່ນມືໃຫ້ນາຍທະຫານນັ້ນຈັບ ຕາມທຳນຽມຕ້ອນຮັບແບບຝຣັ່ງ ໃນວິນາທີນັ້ນ ຄໍຣີກໍກ່າວວ່າ ເຮົາຈັບມືກັນດົ ນເນາະ ລະຫວ່າງອະດີດທະຫານກັບອະດີດນັກໂທດ ເຮົາບໍ່ເຄີຍຮູ້ເລີຍວ່າຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າຈະຍິ່ງໃຫຍ່ເໜືອຄຳບັນຍາຍ ເຮົາຍົກໂທດໃຫ້ເຈົ້າ ເພາະພຣະເຢຊູຊົງອະໄພບາບໃຫ້ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ ຄໍ ຣີໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງໂດຍລັດຖະບານອິດສະຣາເອນໃຫ້ເປັນຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ ແລະ ຄຸນນະທຳອັນເລີດລ້ຳແຫ່ງປະຊາຊາດ ນັບວ່າເປັນກຽດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ເພາະຄວາມຮັກ ແລະ ການໃຫ້ອະໄພຂອງລາວ ທີ່ໄດ້ປ ະຕິບັດຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູ ຄຳຖາມຂອງທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າໃນມື້ນີ້ກໍຄື ມື້ນີ້ເຮົາໄດ້ໃຫ້ອະໄພຄົນ ແລະ ສັດຕູຂອງເຮົາແລ້ວຫຼືຍັງ ແລ້ວເຮົາຈະມາພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບ າຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖາ ນີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR
ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມ ເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍຈະມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸ ຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດ ກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຫຼືຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງທາງລາຍການຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍກ ານຂອງເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆສະບັບເນາະ
ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road Singapore

ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາ ທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ເດີ້ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວໆຂຽນເຂົ້າມາແນ່ເດີ້ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເ ຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ